ສຳລັບມື້ນີ້ເຮົາມີລາຍການຫຍັງແດ່ອ້າຍສັນຍາ ໃນມື້ນີ້ ທ່ານສັນຕິໄຊຈະນຳລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍ ການມີສຸຂະພາບດີດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງຕາມເຊັ່ນເຄີຍ ຈາກນັ້ນອ້າຍສຳລານຈະນຳເ ອົາບົດເພງທີ່ມ່ວນຊື່ນມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງ
ແລະ ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ລາຍການທັງໝົດນີ້ຈະມາພົບກັບທ່ານອີກຈັກໜ່ອຍ
ຕໍ່ໄປນີ້ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການຊີວິດເຕັມຮ້ອຍຈາກທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຮົາມາພົບກັນອີກໃນລາຍການຂອງພວກເຮົາ ທ່ານຜູ້ຟັງເຄີຍເຫັນນັກກາຍະກຳໄຕ່ເຊືອກແມ່ນບໍ່ ນັກກາຍະກຳຍ່າງເທິງເຊືອກທີ່ເຄັ່ງໄວ້ໃນທີ່ສູງໆ ຈາກເຊືອກສົ້ນໜຶ່ງໄປຫາອີກສົ້ນໜຶ່ ງ ສ່ວນຫຼາຍຍ່າງດ້ວຍຕີນ ແລະ ໃນມືມີໄມ້ຍາວເພື່ອເປັນເຄື່ອງຖ່ວງຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໃຫ້ຊົງຕົວໄດ້ດີ ບາງຄົນບອກວ່າການຍ່າງແບບນີ້ເປັນການກະທຳທີ່ງ່າຍດາຍ ແຕ່ໃນຄວາມເປັນຈິງແລ້ວ ຄົນທີ່ສາມາດເ ຮັດໄດ້ຕ້ອງຝຶກຝົນຢ່າງໜັກ ແລະ ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ຕ້ອງມີຄວາມມານະອົດທົນ ແລະ ມີຄວາມພາກພຽນສູງ ສິ່ງສຳຄັນຂອງການໄຕ່ເຊືອກແມ່ນການຊົງຕົວ ຖ້າເມື່ອໃດສູນເສຍການຊົງຕົວກໍຈະຕົກລົງມາທັນທີ ທ່ານຜູ້ຟັງ ສຸຂະພາບຂອງຄົນເຮົາກໍເຊັ່ນດຽວກັນ ເຮົາຕ້ອງມີຄວາມອົດທົນ ພາກພຽນ ແລະ ເອົາຈິງເອົາຈັງໃນການຝຶກຝົນຕົນເອງ ໃນຂະນະດຽວກັນ ຖ້າທ່ານຜູ້ຟັງສາມາດຄວບຄຸມຊີວິດໃຫ້ສົມດຸນໄດ້ ກິນພໍ ດີ ຢູ່ພໍດີ ສຸຂະພາບກໍຈະດີໄປດ້ວຍ ແຕ່ຖ້າປ່ອຍເນື້ອປ່ອຍໂຕ ທ່ານກໍຈະໄດ້ຮັບຜົນກົງກັນຂ້າມຢ່າງແນ່ນອນ ການດຳລົງຊີວິດໃນແຕ່ລະມື້ຂອງຄົນເຮົານັ້ນມີປັດໄຈສ່ຽງຫຼາຍຢ່າງຢູ່ຮອບໂຕ ສິ່ງທີ່ເຮົາກະທຳ ສິ່ງ ທີ່ເຮົາກິນລ້ວນແລ້ວແຕ່ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໂດຍລວມ ແຕ່ສຳລັບທ່ານຜູ້ຟັງທີ່ມີສຸຂະພາບສົມບູນ ມີຄວາມສົມດຸນພໍດີ ສາມາດປັບໂຕໄດ້ຕະຫຼອດເວລາເພື່ອຮັກສາຮ່າງກາຍ ຈະເປັນຜົນດີຢ່າງແນ່ນອນ ເຮົ າຕ້ອງຂອບຄຸນພະເຈົ້າທີ່ສ້າງຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາໃຫ້ມີລະບົບການຈັດການກັບໂຕເອງໄດ້ດີ ຕົວຢ່າງ ນ້ຳເປັນສິ່ງທີ່ຈຳເປັນສຳລັບຊີວິດ ແລະ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາຈະຂາດນ້ຳບໍ່ໄດ້ ແຕ່ຖ້າຮ່າງກາຍມີ ນ້ຳຫຼາຍເກີນໄປ ຫົວໃຈກໍຈະເຮັດວຽກໜັກຂຶ້ນເພື່ອປ້ຳນ້ຳໄປຍັງໝາກໄຂ່ຫຼັງ ໃນຂະນະທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງຈະເຮັດໜ້າທີ່ຂັບນ້ຳທີ່ເຫຼືອອອກທາງປັດສະວະ ແຕ່ຖ້າຮ່າງກາຍຂາດນ້ຳ ຫຼື ໝາກໄຂ່ຫຼັງໄດ້ຮັບນ້ຳບໍ່ພຽງ ພໍ ຫຼື ມີການສູນເສຍນ້ຳ ຮ່າງກາຍກໍຈະປ່ອຍຮໍໂມນໄປກະຕຸ້ນອະໄວຍະວະຕ່າງໆ ດູດຊຶມເອົານ້ຳຄືນສູ່ລະບົບ ເຮັດໃຫ້ນ້ຳປັດສະວະມີນ້ອຍລົງ ແລະ ຮ່າງກາຍຈະປັບໂຕໃຫ້ພ້ອມສຳລັບບັນຫາການຂາດຄວາມ ສົມດຸນ ປົກກະຕິແລ້ວ ຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາສາມາດແກ້ໄຂການຂາດຄວາມສົມດຸນໄດ້ດ້ວຍຕົນເອງ ແຕ່ຖ້າລະບົບການປັບໂຕໃນຮ່າງກາຍໃຊ້ການບໍ່ໄດ້ ເຊັ່ນ ຄົນທີ່ໝາກໄຂ່ຫຼັງບໍ່ດີ ການດື່ມນ້ຳບໍ່ພໍເທົ່າໃດ ກໍ ຈະພາໃຫ້ມີນ້ຳເກີນ ເຊິ່ງເປັນອັນຕະລາຍເຖິງຊີວິດໄດ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນຈຳນວນຫຼາຍບໍ່ສົນໃຈຕໍ່ສິ່ງທີ່ຮ່າງກາຍຂອງຕົນເອງມີຢູ່ ຄືລະບົບການປັບຕົວທີ່ເກີດຂຶ້ນ ພວກເຂົາຈຶ່ງບໍ່ສົນໃຈ ບໍ່ຮັກສາລະບົບການປັບຕົ ວນີ້ ຈຶ່ງເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຕົນພໍໃຈ ແລ້ວກ່າວວ່າ ເຮັດແບບນີ້ມາດົນແລ້ວ ບໍ່ເຫັນຊິເປັນຫຍັງ ຍັງຂຶງຂັງ ຍັງດີຢູ່ຄືເກົ່າ ແຕ່ຖ້າເຮົາປ່ອຍໃຫ້ຮ່າງກາຍຢູ່ໃນສະພາບນີ້ເລື້ອຍໆ ຈະເຮັດໃຫ້ອະໄວຍະວະໃນຮ່າງກາຍຊຸ ດໂຊມລົງຢ່າງໄວວາ ຈົນມື້ໃດມື້ໜຶ່ງ ເມື່ອຮ່າງກາຍບໍ່ສາມາດປັບຄວາມດຸ່ນດ່ຽງໄດ້ອີກຕໍ່ໄປ ແລ້ວໂທດຮ້າຍກໍຈະເກີດຂຶ້ນ ດັ່ງນັ້ນ ການປະພຶດຕົນ ການກິນ ການດື່ມໃນແຕ່ລະມື້ແຕ່ລະວັນ ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາ ບພາຍໜ້າ ເຮົາທຸກຄົນຈຶ່ງຄວນຮູ້ຈັກຄຳວ່າ ຄວາມພໍດີ ບໍ່ເຮັດໃນສິ່ງທີ່ຈະເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຮ່າງກາຍໃນໄລຍະຍາວ ຢ່າລໍຖ້າຈົນອະໄວຍະວະຂອງຮ່າງກາຍເສື່ອມລົງ ແລ້ວຈຶ່ງມາຮັກສາ ຫຼື ແກ້ໄຂພາຍຫຼັງ ທ່ານ ຜູ້ຟັງ ເຮົາຕ້ອງຮູ້ຈັກເລືອກກິນອາຫານທີ່ມີຄຸນຄ່າຕໍ່ຮ່າງກາຍ ກິນພໍດີ ບໍ່ຫຼາຍບໍ່ໜ້ອຍຈົນເກີນໄປ ອອກກຳລັງກາຍຢ່າງສະໝ່ຳສະເໝີໃຫ້ພຽງພໍ ນອນຫຼັບ ແລະ ພັກຜ່ອນໃຫ້ພໍດີ ຖ້າເອົາໃຈໃສ່ຢ່າງທີ່ກ່າວມານີ້ ກໍຈ ະມີຮ່າງກາຍທີ່ສົມບູນ ສຸຂະພາບກໍຈະດີຂຶ້ນ ນີ້ແມ່ນສິ່ງທີ່ທຸກຄົນປາດຖະໜາແມ່ນບໍ່ທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນລາວເຮົາດຽວນີ້ຫຼົງໄຫຼໄປຕາມກະແສແຟຊັ່ນພໍສົມຄວນ ເຊິ່ງຄວາມຫຼົງໄຫຼນີ້ມີຜົນກະທົບຕໍ່ສຸຂະພາບໄດ້ເຊັ່ນກັ ນ ເຊັ່ນ ແຟຊັ່ນການແຕ່ງໂຕດ້ວຍເສື້ອຜ້າຮັດຮູບ ດ້ວຍເຄື່ອງນຸ່ງໜາ ແລະ ແຂງ ເຮັດໃຫ້ຮ່າງກາຍເຄື່ອນໄຫວບໍ່ສະດວກ ຖ້າຮັດໜ້າເອິກແໜ້ນ ຈະເຮັດໃຫ້ຫາຍໃຈບໍ່ສະດວກ ຖ້າເປັນແບບນີ້ນານໆ ຈະສົ່ງຜົນກະ ທົບຕໍ່ລະບົບການຫາຍໃຈ ເຮົາຢູ່ໃນພູມິປະເທດທີ່ມີພູມອາກາດຮ້ອນເກືອບຕະຫຼອດປີ ຮ່າງກາຍຕ້ອງການລະບາຍຄວາມຮ້ອນຢູ່ຕະຫຼອດເວລາ ເຄື່ອງນຸ່ງຫົ່ມຕ້ອງເປັນປະເພດທີ່ເບົາສະບາຍ ເກີບທີ່ສວມໃ ສ່ກໍບໍ່ຄວນເປັນເກີບສົ້ນສູງ ຫຼື ເກີບຢ່ອງ ການຍ່າງໄປມາຈະຕ້ອງສະດວກສະບາຍ ເພາະເກີບທີ່ຜິດຮູບຮ່າງອາດເຮັດໃຫ້ມີຜົນຕໍ່ກ້າມຂາ ເຮັດໃຫ້ປວດ ຫຼື ອັກເສບໄດ້ ບາງທ່ານຈະເຖິງຂັ້ນປວດຫຼັງກໍເປັນໄດ້ ນອກຈາກນີ້ການຄວບຄຸມອາລົມໃຫ້ຈິດໃຈເບີກບານມ່ວນຊື່ນກໍມີສ່ວນຕໍ່ສຸຂະພາບຄືກັນ ການຮູ້ຈັກໃຊ້ຊີວິດຢ່າງພໍດີບໍ່ຫຼາຍບໍ່ນ້ອຍ ເຮັດໃຫ້ຊີວິດມີຄວາມສຸກ ເຮົາເອີ້ນວ່າ ການປະມານຕົນ ເປັນການເລືອກສິ່ງ ທີ່ດີ ເໝາະສົມກັບຕົນເອງ ແລະ ບໍ່ເປັນຜົນເສຍຕໍ່ຊີວິດໃນໄລຍະສັ້ນ ຫຼື ໄລຍະຍາວ ໃຫ້ເຮົາຮູ້ຈັກລະເວັ້ນສິ່ງທີ່ທຳລາຍສຸຂະພາບ ພຽງເທົ່ານີ້ຊີວິດຂອງທ່ານກໍຈະມີຄວາມສຸກແລ້ວ ເຮົາຈະພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍກ ານໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຕ້ອງອຳລາພາຈາກທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ສະບາຍດີ ທ່ານສັນຕິໄຊໄດ້ນຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງໄປແລ້ວ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າກໍຖືໂອກາດນີ້ແນະນຳປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເຊິ່ງເປັນຄູ່ມືໃນການຮັກສາສຸຂ ະພາບດ້ວຍວິທີງ່າຍໆ ທີ່ຍິນດີຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຟຣີ ຂໍເຊີນທ່ານຖ້າຟັງວິທີຂໍປຶ້ມໃນຕອນທ້າຍຂອງລາຍການ
ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການວິທີແຫ່ງຊີວິດ

lao@awr.org
ອາຈານສິງຫາກໍຈະນຳເອົາເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູມານຳສະເໜີທ່ານຜູ້ຟັງ ເຊີນທ່ານຮັບຟັງເລື່ອງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄດ້ເລີຍ
ສະບາຍດີທ່ານຜູ້ຟັງ ຄົນຢູໂຣບໃນຍຸກຮ້ອຍກວ່າປີມານີ້ ຢາກຈະຮູ້ເລື່ອງກ່ຽວກັບອີຢິບ ແລະ ຕາເວັນອອກກາງຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ນັກວິທະຍາສາດ ແລະ ການແພດຕ່າງກໍສົງໄສກັບຄວາມຮູ້ສຶກຂອງຄົນອີຢິບໂບຮ ານວ່າ ເຂົາເຮັດແນວໃດຈຶ່ງສາມາດຮັກສາສົບໃນສະພາບຂອງມຳມີໄດ້ຢ່າງໜ້າມະຫັດສະຈັນ ຈາກການຂຸດຄົ້ນທາງໂບຮານນະຄະດີ ແລະ ການຜ່າຕັດສົບມຳມີ ເຂົາກໍໄດ້ພົບເຫັນອີ່ຫຍັງບາງຢ່າງ ໜຶ່ງໃນຈ ຳນວນນັ້ນກໍຄືສາເຫດການຕາຍຂອງມຳມີ ກໍພົບວ່າ ຄົນອີຢິບໂບຮານຕາຍດ້ວຍໂລກຕ່າງໆ ເຊັ່ນ ໂລກຫົວໃຈ ຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກຕັບ ໂລກໄຕ ໂລກມະເຮັງ ໂລກເສັ້ນເລືອດຕີບ ເປັນຕົ້ນ ເຮັດໃຫ້ຄະນະນັ ກສຶກສາຕົກຕະລຶງກັບສິ່ງທີ່ໄດ້ພົບເຫັນ ເພາະເປັນໂລກຊະນິດດຽວກັນກັບທີ່ເຮົາເຫັນກັນທຸກມື້ນີ້ ຂະນະດຽວກັນ ບັນດານັກສຶກສາກ່ຽວກັບພຣະຄຳພີໄບເບິນ ຫຼື ພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີ ກໍໄດ້ສຶກສາກ່ຽວກັບສິ່ງ ທີ່ຄົ້ນພົບ ເຂົາກໍເຫັນວ່າ ໃນຊ່ວງທີ່ອີຢິບຮຸ່ງເຮືອງຢ່າງເຕັມທີນັ້ນ ຄົນອິດສະຣາເອວຊຶ່ງໄດ້ຮັບຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບອາຫານການກິນຈາກພຣະເຈົ້າ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາໄດ້ອອກຈາກການເປັນທາດໃນປະເທ ດນີ້ ເຂົາອອກໄປສ້າງຊາດໃໝ່ ຫຼັງຈາກພວກເຂົາອອກຈາກການເປັນທາດໃນປະເທດນີ້ເພື່ອອອກໄປສ້າງຊາດໃໝ່ ພຣະເຈົ້າໄດ້ປະທານຄຳແນະນຳກ່ຽວກັບການເລືອກອາຫານຜ່ານທາງໂມເສດ ຫົວໜ້າ ຂອງພວກເຂົາວ່າ ເພາະເຮົາຄືພຣະເຈົ້າຂອງເຈົ້າ ຈົ່ງຊຳລະຕົວໃຫ້ບໍລິສຸດ ເພື່ອເຈົ້າຈະໄດ້ບໍລິສຸດ ເພາະເຮົາເປັນຜູ້ບໍລິສຸດ ໃນທີ່ພຣະເຈົ້າຕ້ອງການໃຫ້ປະຊາຊົນມີຄວາມບໍລິສຸດ ທັງຮ່າງກາຍ ແລະ ຈິດໃ ຈ ສິ່ງທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ສັ່ງສອນໄວ້ທີ່ສຳຄັນທີ່ສຸດກໍຄື ການບໍ່ໃຫ້ກິນເລືອດ ແລະ ໄຂມັນຂອງສັດ ທ່ານຜູ້ຟັງອາດຈະບອກວ່າບໍ່ເຫັນຈະມີບັນຫາອີ່ຫຍັງກັບໄຂມັນສັດ ແຕ່ໃນທາງການແພດປັດຈຸບັນຍອມຮັບວ່າ ໄຂມັ ນສັດ ຄືບັນຫາຂອງສຸຂະພາບຄົນເຮົາ ໂດຍສະເພາະຢ່າງຍິ່ງໂລກຫຼອດເລືອດຕີບຕາມສ່ວນຕ່າງໆຂອງຮ່າງກາຍ ເຊັ່ນ ເປັນສາເຫດຂອງໂລກຄວາມດັນໂລຫິດສູງ ໂລກເສັ້ນເລືອດສະໝອງ ເສັ້ນເລືອດຫົວ ໃຈຕີບ ຊຶ່ງນຳໄປສູ່ອາການຫົວໃຈວາຍ ສ່ວນການກິນເລືອດສັດກໍເປັນການຮັບເອົາໂລກຈາກສັດເຂົ້າໄປສູ່ຮ່າງກາຍຂອງພວກເຮົາໄດ້ຢ່າງງ່າຍດາຍ ພຣະເຈົ້າບອກແກ່ຄົນອິດສະຣາເອວວ່າ ຢ່າກິນເປັນ ອັນຂາດ ແລະ ໃຫ້ນຳເອົາໄຂມັນທີ່ລອກອອກນັ້ນໄປຖວາຍພຣະເຈົ້າເສຍ ເມື່ອຟັງເບິ່ງແລ້ວກໍແປກດີເນາະ ແຕ່ທີ່ພຣະເຈົ້າໄດ້ເຮັດຢ່າງນັ້ນ ກໍເພື່ອຫຼີກລ້ຽງບໍ່ໃຫ້ປະຊາຊົນກິນໄຂມັນ ແລະ ເລືອດສັດ ດ້ວຍກາ ນບອກໃຫ້ເອົາໄປຖວາຍພຣະເຈົ້າເສຍ ທ່ານຜູ້ຟັງຢ່າລືມເລີຍວ່າ ໃນສະໄໝນັ້ນບໍ່ມີໝໍທີ່ຮຽນຮູ້ເລື່ອງອັນຕະລາຍຂອງໄຂມັນສັດ ບໍ່ມີໂຮງພະຍາບານ ສິ່ງດຽວທີ່ປະຊາຊົນຮູ້ໄດ້ກໍຄື ເຮັດຕາມທີ່ພຣະເຈົ້າສັ່ງສ ອນດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ຜົນທີ່ໄດ້ຮັບກໍຄືຄົນອິດສະຣາເອວມີສຸຂະພາບດີ ອາຍຸຍືນ ແລະ ບໍ່ເປັນໂລກຢ່າງດຽວກັບຄົນອີຢິບ ທ່ານຜູ້ຟັງກໍສາມາດຫາຂໍ້ມູນເລື່ອງໄຂມັນສັດໄດ້ຈາກໂຮງພະຍາບານ ຫຼື ສະຖານພະຍາ ບານກໍໄດ້ ຈະເຫັນວ່າທີ່ພຣະຄຳພີໄບເບິນສອນໄວ້ນັ້ນຖືກຕ້ອງເປັນຄວາມຈິງ ນອກຈາກນີ້ ພຣະເຈົ້າຍັງໄດ້ບອກໃຫ້ຄົນອິດສະຣາເອນກິນຊີ້ນສັດທີ່ສະອາດ ຊຶ່ງໄດ້ແກ່ສັດທີ່ກິນພືດເປັນຫຼັກ ດ້ວຍການສັງເກດ ຈາກທີ່ສັດເຫຼົ່ານັ້ນຄ້ຽວເອື້ອງ ຕີນເປັນຈີບ ສ່ວນສັດທີ່ບໍ່ຄວນກິນ ຫຼື ແຕະຕ້ອງນັ້ນກໍຄືໝູ ເພາະໝູເປັນສັດທີ່ບໍ່ສະອາດ ໄຂມັນຂອງມັນເປັນອັນຕະລາຍຕໍ່ຄົນ ຊີ້ນໝູມີພະຍາດ ແລະ ມີເຫດຜົນອື່ນໆອີກທີ່ເຮັດໃຫ້ຊີ້ນໝູ ບໍ່ເໝາະສຳລັບການນຳມາເປັນອາຫານຂອງຄົນອິດສະຣາເອວໃນສະໄໝໂບຮານ ໃນຂໍ້ນີ້ ທັງຄົນຢິວ ແລະ ອິດສະຣາເອວຈຶ່ງຍຶດຖືຄຳແນະນຳນີ້ເໝືອນກັນ ສ່ວນປາ ພຣະເຈົ້າກໍບອກວ່າ ໃຫ້ເປັນປາທີ່ມີເຈັດ ແ ລະ ກະມີຄີ ສ່ວນສັດອື່ນໆທີ່ອາໄສຢູ່ໃນນ້ຳບໍ່ຄວນກິນ ທ່ານຜູ້ຟັງຄົງຄິດວ່າ ຖ້າເປັນແບບນັ້ນ ຊັ້ນພວກຫອຍ ປູ ຫຼື ກຸ້ງ ເປັນສັດທີ່ບໍ່ສະອາດຕາມຄຳສອນຂອງພຣະເຈົ້າແມ່ນຫຼືບໍ່ ຖືກຕ້ອງແລ້ວ ສັດເຫຼົ່ານີ້ອາໄສຢູ່ໃນພື້ ນທະເລ ຈຶ່ງບໍ່ແປກໃຈຫຍັງ ທີ່ຄົນທັງຫຼາຍມັກຈະມີອາການແພ້ທ້ອງເມື່ອກິນສັດພວກນີ້ ເພາະໃນຕົວຂອງມັນມີລະບົບຂັບຖ່າຍສັ້ນໆ ເມື່ອມັນຮັບສານພິດເຂົ້າໄປໃນຕົວຂອງມັນ ມັນກໍບໍ່ເປັນຫຍັງ ແຕ່ວ່າຄົນທີ່ກິ ນເຂົ້າໄປນັ້ນຈະໄດ້ຮັບສານພິດຢູ່ໃນຕົວຂອງສັດນັ້ນໃນໂຕ ໃນສະໄໝບູຮານຫຼາຍພັນປີມາແລ້ວ ບໍ່ມີການພິສູດທາງວິທະຍາສາດ ແຕ່ປະຈຸບັນມີການພົບວ່າ ແມ້ແຕ່ກຸ້ງກໍຍັງມີໄຂມັນໂຄເລສເຕຣອນສູງ ເປັນຕົ້ ນ ແມ່ນເຮັດໃຫ້ເຮົາຮູ້ວ່າຫຼັກການສຸຂະພາບໃນສະໄໝບູຮານທີ່ໂມເຊໄດ້ຮັບຈາກພຣະເຈົ້ານັ້ນຖືກຕ້ອງແລ້ວ ໃນພຣະຄຣິສຕະທຳຄຳພີກໍສອນວ່າ ຄົນທີ່ເຊື່ອຟັງພຣະເຈົ້າດຳເນີນຊີວິດຢູ່ດ້ວຍຄວາມເຊື່ອ ບໍ່ແ ມ່ນດ້ວຍຄວາມຫຼຽວເຫັນ ເພາະພຣະເຈົ້າຜູ້ສ້າງຊີວິດຂອງເຮົາຂຶ້ນມາ ພຣະອົງຍ່ອມຮູ້ດີວ່າແມ່ນຫຍັງເໝາະກັບອະໄວຍະວະຮ່າງກາຍຂອງຄົນເຮົາ ຄວາມເຊື່ອຟັງເຮັດໃຫ້ຄົນອິດສະຣາເອນມີສຸຂະພາບ ດີ ມີສະຕິປັນຍາເປັນທີ່ເລີດ ຢ່າງທີ່ເຮົາເຫັນກັນຢູ່ໃນທຸກມື້ນີ້ ຄົນຢິວຍຶດໝັ້ນໃນເລື່ອງອາຫານການກິນຢ່າງມາກມາຍ ສະແດງວ່າຕ້ອງມີສິ່ງທີ່ດີໆໃນຄຳແນະນຳເຫຼົ່ານັ້ນ ທ່ານຜູ້ຟັງຢາກມີສຸຂະພາບດີຫຼືບໍ່ ລອງ ເອົາວິທີການເຫຼົ່ານີ້ໄປໃຊ້ລອງເບິ່ງຕີ້ ແລ້ວເຮົາຈະມາພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ ສະບາຍດີ
ທ່ານໄດ້ຮັບຟັງຄຳສອນຂອງພະເຢຊູຈາກອາຈານສິງຫາໄປແລ້ວ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາທີ່ໄດ້ນຳມາສະເໜີແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໃນມື້ນີ້ ຂະນະນີ້ທ່ານກຳລັງຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ທາງສະຖານີວິທ ະຍຸກະຈາຍສຽງ ແອດເວນຕິດສາກົນ AWR ທ່ານຜູ້ຟັງເອີຍ ລາຍການຂອງເຮົາມີປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ຢາກຈະມອບໃຫ້ແກ່ທ່ານຜູ້ຟັງໄດ້ອ່ານຟຣີທຸກຄົນ ໃນຂະໜາດກະທັດຮັດ ພຽງແຕ່ທ່ານຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາ ທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາເທົ່ານັ້ນ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະເປັນຂອງທ່ານ ແລະ ປຶ້ມເຫຼັ້ມນີ້ກໍຈະໃຫ້ຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບສຳລັບສະມາຊິກທຸກຄົນໃນຄອບຄົວຂອງທ່ານອີກດ້ວຍ ໃນຕອນທ້າຍຂອງປຶ້ມກໍຈະມີຄຳ ຖາມໃຫ້ທ່ານໄດ້ຝຶກຄວາມຮູ້ກ່ຽວກັບສຸຂະພາບນຳອີກດ້ວຍ

ຂໍເຊີນທ່ານຕິດຕາມຮັບຟັງລາຍການ ວິຖີແຫ່ງຊີວິດ ໄດ້ອີກໃນຄັ້ງຕໍ່ໄປ ທ່ານຈະໄດ້ຮັບຟັງເລື່ອງລາວສຸຂະພາບ ແລະ ຄຳສອນຂອງພະເຢຊູ ຢ່າລືມຕິດຕາມຮັບຟັງເດີ້ ທ່ານຜູ້ຟັງ
ລາຍການຂອງເຮົາຢາກຮູ້ຄວາມຄິດເຫັນຂອງທ່ານ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຜູ້ຟັງກະລຸນາຂຽນຈົດໝາຍເຂົ້າມາທີ່ລາຍການຂອງພວກເຮົາໄດ້ເດີ້ ທາງລາຍການຂອງພວກເຮົາຍິນດີຈະສົ່ງປຶ້ມຂຸມຊັບສຸຂະພາບ ເພື່ອເປັນການຂອບໃຈທ່ານຜູ້ຟັງ ດັ່ງນັ້ນ ຂໍເຊີນທ່ານຟ້າວຂຽນເຂົ້າມາແດ່ເດີ້ ທັງໝົດນີ້ຄືລາຍການຂອງເຮົາໃນມື້ນີ້ ສຳລັບມື້ນີ້ ຂ້າພະເຈົ້າ ທ້າວ ສັນຍາ ແລະ ຂ້າພະເຈົ້າ ນາງ ພອນທິບ ຂໍລາທ່ານຜູ້ຟັງໄປກ່ອນ ພົບກັນໃໝ່ໃນລາຍການໜ້າ ສຳລັບມື້ນີ້ຂໍກ່າວຄຳວ່າ ສະບາຍດີ ສະບາຍດີ